ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئالتىنچى ئۆكتەبىر جۈمە تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيومىزنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. رادىيومىزغا خۇش كەلدىڭلار! مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە. نۆۋەتتە بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئىخلاسمەنلىرىمىزگە بۈگۈن ئالدى بىلەن دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى ۋەقە-ھادىسىلەر ھەققىدە قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە، ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچىمىز. مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدە بولسۇن.
ئۇيغۇر رايونىنىڭ قازاق بوكس ماھىرى توختاربېك تاڭلاتقان خاڭجۇدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدا فىلىپپىنلىك رەقىبىنى يېڭىپ مۇسابىقىنىڭ سەكسەن كىلوگراملىقلاردىن تۆۋەن تۈرىدە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن مۇسابىقە ئىچكى خەۋەرلىرى تورىنىڭ بەشىنچى ئۆكتەبىر بەرگەن خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە توختاربېك ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى بىر بوكس كۇلۇبىدا مەشىق قىلغانىكەن ئۇ بۇ قېتىم مۇسابىقىدە فىلىپپىنلىك رەقىبى يۇمىر مارسىيالنى يېڭىپ سەكسەن كىلوگراملىقلاردىن تۆۋەن مەزكۇر مۇسابىقە تۈرىنىڭ چېمپىيونلۇقىغا ئېرىشكەن خەۋەردە توختاربېكنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسى تەنقىدكە ئۇچراۋاتقان بىر ۋاقىتتا بۇ غەلىبىگە ئېرىشكەنلىكى خىتاينىڭ مۇئامىلىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنىڭ بەزى دۆلەتلەر تەرىپىدىن بايقۇت قىلىنىشىغا سەۋەب بولغانلىقى تەكىتلەنگەن خەۋەردە يەنە ب د ت نىڭ ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئايدا دوكلات ئېلان قىلىپ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارغا قارىتا ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ لېكىن خىتاينىڭ بۇ دوكلاتنى رەت قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە توختاربېك مۇسابىقىنىڭ بىرىنچى مەيدانىدا ھۇجۇمغا ئۇچراپ كەتكەن بولسىمۇ لېكىن كېيىنكى مەيدانلاردا ئۆزىنى رۇسلاپ ئولىمپىك مىس مېدال ساھىبى بولغان يۇمىر مارسىيالدىن ئۈستۈنلۈكنى تارتىۋالغان بۇ ئۇيغۇر رايونىغا مۇناسىۋەتلىك ماھىرلارنىڭ يېقىنقى ئون كۈن ئىچىدە بوكس ياكى ئەركىن مۇشتلىشىش تۈرلىرى بويىچە ئېرىشكەن ئىككىنچى غەلىبىسى ھېسابلىنىدۇ ئۆتكەن ھەپتە ئاۋسترالىيىنىڭ ئادېلايد شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئەركىن مۇشتلىشىش مۇسابىقىسىنىڭ ئاتمىش ئالتە كىلوگىراملىقلار تۈرىدە ئاۋسترالىيىلىك ئۇيغۇر ماھىرى ئابدۇجېلىل مۇھەممەد چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەنىدى مۇسابىقە ئىشىكى خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خاڭجۇدىكى مۇسابىقىدىن كېيىن توختاربېك مۇخبىرلارغا بۇ مېنىڭ ئۇزۇندىن بېرى يەتمەكچى بولغان ئارزۇيۇم ئىدى ھازىر مەن ئارزۇيۇمنىڭ ئاستا ئاستا ئەمەلگە ئېشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمەن دېگەن مەلۇم بولۇشىچە توختاربېك بۇ مۇسابىقىدە ئۇتقاندىن كېيىن كېلەر يىلى فرانسىيە پايتەختى پارىژدا ئۆتكۈزۈلىدىغان يازلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قاتنىشىش

خەلقئارا جىنايەت، جۈملىدىن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىن، دەپ خۇلاسە چىقارغانلىقى تەكىتلەنگەن. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ چاقىرىقى لوندوندىكى خوڭ كوڭ كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭمۇ قوللىشىغا ئېرىشكەن. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ قۇرغۇچىسى بېنېدىكت روجېرسنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي ئۆزىنىڭ دۆلەت ئىچىدە كىشىلىك ھوقۇقنى باستۇرۇپلا قالماي، باشقا دۆلەتلەرنىڭ باستۇرۇشىغىمۇ ياردەم بەرمەكتە ئىكەن. بۇ نۆۋەت ئاسىيا رايونىدىن تۆت دۆلەت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزالىققا سايلىنىدۇ. ھازىرغا قەدەر خىتاي، ياپونىيە، كۇۋەيت ۋە ئىندونېزىيە ئۆزلىرىنى نامزاتلىققا كۆرسەتكەن. خىتاينىڭ قايتا سايلىنىش ئۈچۈن قاتتىق كۈچەۋاتقانلىقى مەلۇم. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بۇ ئەھۋالدا، دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا بېلەت تاشلىماي كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە بىر ئورۇننى بوش قالدۇرۇپ قويۇشنىڭ ئەڭ ياخشى چارە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇ ھەپتە يۇقىرى تېخنىكا بىخەتەرلىكىنى قوغداش ۋە مۇداپىئە قىلىش تىزىملىكى ئېلان قىلىپ، بىر قىسىم يۇقىرى تېخنىكا تۈرلىرىنى خىتايغا ئوخشاش رەقىبلىرىدىن قوغداشنى قارار قىلغان. گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ياۋروپا كومىتېتى ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سۈنئىي ئەقىل كۋانتۇم تېخنىكىسى ۋە بىيوتېخنىكا قاتارلىق تۆت چوڭ يۇقىرى تېخنىكا تۈرىنىڭ تىزىملىكىنى ئېلان قىلىپ بۇ تېخنىكىلارنىڭ خىتايغا ئوخشاش رەقىب دۆلەتلەردىن قوغدىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئوخشاش بىر ۋاقىت يەنە ياۋروپا ئىتتىپاقى بېيجىڭنىڭ خىتاي ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىللىرىغا قوشۇمچە ياردەم پۇلى بېرىۋاتقان بەرمەيۋاتقانلىقى ئۈستىدىنمۇ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلغان ھالبۇكى خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ساھەلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىپ كەلگەن مەلۇم بولۇشىچە دۇنيادىكى لىتىي مەھسۇلاتىنىڭ ئاتمىش پىرسەنتىنى سېرەك توپىنىڭ توقسان پىرسەنتىنى خىتاي بىر تەرەپ قىلىدىكەن ياۋروپا كومىتېتى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ھالقىلىق يۇقىرى تېخنىكا ساھەلىرىنى رەقىب دۆلەتلەردىن قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەمەلدارلىرى بۇ تەدبىرلەرنىڭ خىتايغا قارىتىلمىغانلىقىنى بىلدۈرسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ خىتاي بىلەن رۇسىيەدىن قوغدىنىشىنى نىشان قىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىللىرىنى تەكشۈرۈشنى قارار قىلغان، شۇنداقلا يۇقىرى تېخنىكا تۈرلىرىنى قوغداش تىزىملىكى ئېلان قىلغان بىر پەيتتە، ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار بىخەتەرلىك ئالىي كومىسسارى جوسېپ بورېل خىتاينى زىيارەت قىلىدىغان بولغان. جوسېپ بورېلنىڭ زىيارىتى ئەسلى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا ئېلىپ بېرىلماقچى بولغان بولسىمۇ، بىراق بۇ زىيارەت ئەينى ۋاقىتتا خىتاي تەرىپىدىن تۇيۇقسىز بىكار قىلىنغان. جوسېپ بورېلنىڭ كېلەر ھەپتە ئېلىپ بېرىلىدىغان خىتاي زىيارىتىدە يۇقىرىقى مەسىلىلەرنىڭ مۇزاكىرە تېمىسى بولىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا خىتاينىڭ بىر يادرو سۇئاستى ئۇرۇش پاراخوتىنىڭ بۇ ھەپتە شەرقىي دېڭىزدا خىتاينىڭ دۈشمەن سۇئاستى پاراخوتلىرىغا قارشى ئورۇنلاشتۇرغان سۇئاستى تورىغا ئىلىشىپ قېلىپ چۆكۈپ كەتكەنلىكى ۋە پاراخوتتىكى ئەللىك بەش نەپەر ئەسكەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ھازىرغا قەدەر جەزملەشتۈرۈلمىگەن بۇ ھادىسە بۇ ھەپتە ئەنگلىيە كۈندىلىك پوچتىسى گېزىتى تەرىپىدىن خەۋەر قىلىنغان. ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىنىڭ ئالتىنچى ئۆكتەبىر بىلدۈرۈشىچە، كۈندىلىك پوچتا گېزىتىنىڭ ئەنگلىيە مەخپىي ئىستىخبارات ھۆججەتلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن بۇ خەۋىرى خىتاي ئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ ھادىسىگە ئائىت ئۇچۇرلارغا ئىگە بولغان تەيۋەن، ياپونىيە، ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيەمۇ سۈكۈت قىلماقتا ئىكەن. ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە، قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بۇ ھادىسە خىتاينىڭ نەچچە ئەۋلادتىن بېرى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ئەتراپتىكى قوشنىلىرىنى كونترول قىلىش، ئامېرىكىنىڭ بۇ رايوندىكى ھەربىي ئۈستۈنلۈكىگە خاتىمە بېرىش پىلانىنىڭ يادرولۇق مەركىزىدىكى دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ ئىقتىدارى توغرىلىق قايتا مۇنازىرە قوزغىغان. ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىغا سۆز قىلغان مۇتەخەسسىسلەر خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مەخپىيەتلىكى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپتىكى دېڭىز ھەرىكەتلەردە بەك سەزگۈر بولۇشىنى نەزەردە تۇتقاندا ئۇنىڭ بۇ ھادىسىنى رەت قىلىشىنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوقلىغى ئەگەر بۇ ھادىسە ئاخىرىدا ئېتىراپ قىلىنسا بېيجىڭنىڭ جىددىي سوئاللارغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلارغا يېڭى يېڭى تېمىلاردا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى شۇنداقلا سۆھبەت ۋە ئوبزورلارنى تەقدىم ئېتىدۇ. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ئالتىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلىندى. خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر زىيالىسى ئىلھام توختىمۇ مەزكۇر مۇكاپاتقا نامزاتلىق كۆرسىتىلگەن بولۇپ، لېكىن مۇكاپات ئىرانلىق سىياسىي پائالىيەتچىگە بېرىلگەن. ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام بۇ ھەقتە توختىلىپ، دادىسى مەزكۇر مۇكاپاتقا ئېرىشەلمىگەن بولسىمۇ، مۇكاپاتقا نامزات كۆرسىتىلىشنىڭ ئۆزىلا ئۇنىڭ ئەركىنلىككە بالدۇرراق چىقىشىغا ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ دۇنياغا ئاڭلىتىلىشىدا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
نورۋېگىيە نوبېل مۇكاپاتى كومىتېتى بۇ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ نەتىجىسىنى ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى نورۋېگىيە ۋاقتى سائەت ئون بىردە ئېلان قىلدى. يەنى بۇ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ئىران تۈرمىسىدە قاماقتا يېتىۋاتقان سىياسىي پائالىيەتچى نارگىز مۇھەممىدى خانىمغا بېرىلگەنلىكى جاكارلاندى نارگىز مۇھەممىدى ئىران دائىرىلىرىنىڭ ئاياللارغا يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى بېسىملىق سىياسىتىگە قارشى باتۇرلۇق بىلەن كۈرەش قىلغانلىقى ۋە ئىجتىمائىي ئىسلاھات ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن مەزكۇر مۇكاپاتقا لايىق كۆرۈلگەن

ئالدىنقى ئۈچ نامزاتنىڭ بىرى دەپ قارالغان ئىدى بۇ ئۇنىڭ قىلغان كۈرەشلىرىنىڭ زور دەرىجىدە ئېتىراپ قىلىنغانلىقىنىڭ شۇنداقلا مەن بۇنى خەلقئارادا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە تونۇشنى يەنىمۇ ئاشۇرۇشنىڭ بىر پۇرسىتى دەپ قارايمەن بۇ قېتىمقى نوبېل مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلگەنلىكى مۇناسىۋىتى بىلەن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ ئىلھام توختى ھەققىدە ھەمدە مېنىڭ ئائىلەمگە ئوخشاش نەچچە يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرىدە يۈز بېرىۋاتقان پاجىئەلەر ھەققىدە تېخىمۇ كۆپرەك ئىزدىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن ئۇ يەنە مۇنداق دەپ يازغان. دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا نۇرغۇنلىغان كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى بار. ئەمما كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى سادىر قىلغۇچىلارنىڭ خەلقئارالىق كۈچى ئوخشاش ئەمەس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىران ھۆكۈمىتىگە قارىغاندا غەرب دۇنياسىغا قارىتا تېخىمۇ كۈچلۈك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىرى مەۋجۇت نوبېل مۇكاپاتىنىڭ بۇ مۇكاپاتنى نارگىز مۇھەممەدكە بەرگەنلىكىنى چۈشىنىشكە بولىدۇ ئۇمۇ دادام ئىلھام توختىغا ئوخشاشلا ئىراندىكى بىر سىياسىي مەھبۇس ئۇمۇ ھاياتىنى ئۆز خەلقىنىڭ ھوقۇقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا بېغىشلىغان مەن نارگىز مۇھەممىدى خانىمنى تەبرىكلەيمەن بۇ مۇكاپاتنىڭ ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشىگە يول ئېچىشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمەن نوبېل مۇكاپاتى كومىتېتىنىڭ رەسمىي تور بېتىدە بېرىلگەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا جەمئىي ئۈچ يۈز ئەللىك بىر نامزات كۆرسىتىلگەن بولۇپ بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئىككى يۈز ئەللىك توققۇز نامزات شەخسلەردىن توقسان ئىككى نامزات تەشكىلاتلاردىن كۆرسىتىلگەن ئىكەن بۇ يىللىق نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن تەشكىلاتلارنىڭ قاتارىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ بار ئىكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى گەرچە بۇ مۇكاپات بۇ يىل ئىلھام توختى مۇئەللىمگە بولسۇن ۋە ياكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا بولسۇن بېرىلمىگەن بولسىمۇ ئەمما ھازىرغىچە ئىلھام توختى بىر قانچە قېتىم بۇ نوبېل مۇكاپاتىغا كۆرسىتىلدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۇنجى قېتىم بۇ مۇكاپاتقا كۆرسىتىلدۇق بۇ مۇكاپاتقا ئىلھام توختىنىڭ كۆرسىتىلىشى بولسۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پىروجېكتى بولسۇن ئۇيغۇر ھەرىكىتى بولسۇن بۇلارمۇ كۆرسىتىلگەن بۇ يىل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كۆرسىتىلگەن مۇشۇنداق نامزاتلارنىڭ ھەر يىلى كۆرسىتىشى بىلەنمۇ بۈگۈن ئۇيغۇر خەلقى تارتىۋاتقان ئازاب ئوقۇبەتنىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ دۇنيا مەتبۇئاتلىرىدا دۇنيانىڭ كۈن تەرتىبىدە داۋاملىق تۇرۇشى ئۈچۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن ئىنسانىي ھەق ھوقۇقى ئۈچۈن

چۈشىنىشىدە بۇ ئارقىلىق تېخىمۇ ئىرادىسىنى تاۋلىشىغا سەۋەب بولىدۇ، بۇ يەنە دۇنيا جامائەتچىلىكىگە نىسبەتەن ئۇيغۇردىن ئىبارەت بىر مىللەتنىڭ ئىنسانىي ھوقۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىۋاتقانلىقى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقاندىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى دۇنياغا بىلدۈرۈشتە، جانلىق تۇتۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئىلھام توختى مارتىن ئەننالىس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى. ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئوخشاش خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىك مۇكاپاتلىرىغا ئېرىشكەن بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغىچە ئۇدا بەش قېتىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلدى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفونىنى قوبۇل قىلغان كېرىيە تۈرمىسىنىڭ بىر ئەترەت باشلىقى تۈرمىدە مەھبۇسلارنىڭ ئېغىر ئەمگەك سېلىنىدىغانلىقىنى، يوشۇرمىغان بولسىمۇ ئەمگەك مەيدانىدا تاياق توقماق ۋە تىل ھاقارەتكە ئۇچرايدىغانلىقىنى ئىنكار قىلدى. مەزكۇر تۈرمىدە جازا ئۆتەپ چىققان مۇھاجىرەتتىكى بىر سابىق مەھبۇس ئەمگەك مەيدانىدا ئاكتىپ بولمىغانلارنىڭ تۈرمە قورۇسىغا قايتقاندىن كېيىن ئايروپىلان ھەيدەش، موتسىكل مىنىش ۋە تام يۆلەش قاتارلىق ناملاردىكى ھەر خىل جازالارغا ئۇچرايدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
كېرىيە تۈرمىسىدىن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر ئەترەت باشلىقى ئەمگەك مەيدانىدىكى مەھبۇسلارنىڭ تەھدىت ئاستىدا ئىشقا سېلىنىدىغانلىقى ۋە قاتتىق نازارەت قىلىنىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان بولسىمۇ، ئەمگەك جەريانى ياكى ئالدى كەينىدە تاياق توقماق ۋە تىل ھاقارەتكە ئۇچرايدىغانلىقىنى ئىنكار قىلدى. توققۇز يىل بولدى دەيسىزمۇ ئىشلەۋاتقىنى؟ ھە. شۇ سىزنىڭ كۆزىڭىزنىڭ ئالدىدا بۇ ساقچىلار ئۇلارنى ئېلىپ ماڭغاندا ئەسكەرلەر قورال بىلەن ئۇرۇپ مۇنداق مىلتىقنىڭ پاينەكلىرى بىلەن ئېلىپ ماڭامتى ياكى نورمال تۈز ئېلىپ ماڭامتى؟
ياقەي سەپ بولىدۇ ئۇلار.
تىزىلىپ ماڭىدۇ. سەپنىڭ ئىچىدە ماڭىدۇ. بۇ سەپنىڭ ئىچىدە بۇلار. سەپنىڭ تېشىدىن مۇنداق قىزىل بايراق باركەن كىچىك. بايراقنى تۇتۇپ ماڭىدۇ سەپتە.
كۆرسىتە. مەھبۇسلارمۇ. ئۇندا ئۇرۇتقان ئىش يوق.
ئۇندا ئۇرۇتقان خورلايدىغان ئىشلار يوق.
مەزكۇر تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەپ چىققان ۋە نۆۋەتتە چەت ئەلدە ياشاۋاتقان بىر سابىق مەھبۇس تۈرمىدە مەھبۇسلارنىڭ تاياق ۋە توك كالتەك زەربىلىرىگە ھەر كۈنى ئۇچراپ تۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئۇرىدىغان ئىشلار بار ئەلۋەتتە، كالتەكلەيدۇ، ئەنىڭدىن كېيىن ھېلىقى گارغا ئاسىدۇ، توك كالتىكى ياقىدۇ، بۇنداق ئىشلار بار. ئۇ نورمال، ھەر كۈنىسى، كۈندىلىك بىزگە ئۇ نورمال تاماق يېگەنگە ئوخشاش ئۇ ئىش ئۇچراپ تۇرىدىغان ئىشلار.
ئۇنىڭ دېيىشىچە ئەمگەك مەيدانىدا مەھبۇسلار ئىزچىل ھالدا يوقلىما قىلىنىپ تۇرىدىكەن يوقلىمىغا خىتاي تىلىدا ئۈنلۈك جاۋاب قايتۇرۇش تەلەپ قىلىنىدىكەن. بۇنداق كۆرۈنۈشكە يوقلىما قىلىدىغان ئادەم ئەتىگەندىن كەچكىچە توختىمايدۇ ئېتىزمۇ باق بىز رەت بويىچە تۇرىمىز رەتتە ماباشقا كېلىپ ماباشتىن باشلاپ ئاباشقا باراپ ئاباشتىن باشلاپ ماباشقا توختىماي بىزنىڭ ئىسمىمىزنى چاقىرىپ ئورنىمىزدىن تۇرۇپ تۇرۇپ قولىمىزنى كۆتۈرۈپ بىز بار دەپ بىز ئاشۇنداق ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن شۇ ساقچىلار ئاڭلىغۇدەك ھالەتتە ئاشۇنداق ئۈنلۈك ۋارقىرىشىمىز توغرا كېلىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا مەھبۇسلارنىڭ ئەمگەك مەيدانىدا تىك ئۆرە تۇرۇشىمۇ، ئولتۇرۇۋېلىشىمۇ چەكلىنىدىكەن.
سەن ئىشنى ياخشى قىلمىدىڭ ياكى بېشىڭنى كۆتۈرۈۋالدىڭ ياكى ئولتۇرۇۋالدىڭ سەن شۇ ئىشنى ۋەزىپىنى ياخشى ئورۇندىيالمىدىڭ يوقلىما قىلغاندا بېشىڭنى كۆتەمىدىڭ دەپ ھەر كۈنى ئەمگەك مەيدانىدىن قايتقاندا تۈرمە قورۇسىدا خۇلاسە يىغىنى ئېچىلىپ ئەمگەك جەريانىدا تۈزۈمگە خىلاپلىق قىلغانلار جازالىنىدىكەن.
ئاخشام تەرەپتە بولسا. قورۇغا كەلگەندىن كېيىن بىز ياتىدىغان بىنانىڭ ئالدىغا كەلگەندىن كېيىن بىنانىڭ ئالدىدا مەيدانغا توختىتىپ بىر كۈنلۈك ئىش جەريانىدا چىققان مەسىلىلەرنى قائىدىگە خىلاپلىق قىلغان ۋەزىپىنى ئورۇندىيالمىغان دېگەندەك بىر تۈركۈم چوقۇم ھەر كۈنىسى ئاز بولغاندا بەش ئالتە ئادەمنى ئايرىپ چىقىدۇ ئۇنىڭ ئىچىدىن ئايرىپ چىقىپ ئۇلارنى جازالايدۇ.
ئۇنىڭ يەنە ئەسكەرتىشىچە ھەر كۈنلۈك ئەمگەكتىن كېيىن چوقۇم بىر نەچچە ئاتالمىش گۇناھكار تېپىپ چىقىلىدىكەن. چوقۇم تارتىپ ئېلىپ چىقىش كېرەك. چىقىدۇ ئۇنداق ئادەملەر، ئۇلارنىڭكى چىقىرىمەن دېسە. ئاشۇلارنى تارتىپ ئەچىقىپ، ئۇلارنى ئۇنى ئېغىر جازا بىلەن جازالاپ، ئادەملەرگە ئىبرەت قىلىش ئارقىلىق ئىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش، بويسۇندۇرۇشنىڭكى تەبىئىي ۋاسىتىلىرىنى ئىشلىتىدۇ.
بۇلاردىن گۇناھى ئېغىرراقلىرى قاراڭغۇ كامىرىغا سولاش، تورۇسقا ئېسىپ قويۇش ۋە توك كالتەك جازالىرىغا ئۇچرايدىكەن.
ئېغىر جازالاش ئۇ ئايرىم بېرىلىدۇ. ئۇرۇش، باغلاش، ئايرىم خېخور دەپ قويىمىز، قاراڭغۇ ئۆيگە ئايرىم قاماش، ئىشكەل سېلىش، گارغا ئېسىپ قويۇش، سوغۇق مۇزغا دەسسىتىپ قويۇش دېگەنگە ئوخشاش باشقا جازالا بار. ياز كۈنلىرى بولۇپ قالسا جازا بەرگەندە ئاشۇ ئىسسىقنىڭ يامان ئىسسىق ۋاقتىدا جۈگەرگىلى سالىدۇ ئۆيلەرگە قۇم سېلىنغان تاغا با، تاغانى كۆتۈرۈپ بۇ مەيداننى مانچە يۈز قېتىم ئايلىنىسە، ئانچە يۈز قېتىم ئايلىنىسە دەپ، ئۇنى توختاپ قالسىلار، ئۇ جازاسىنى ئۇزارتىدۇ. ئەڭ يېنىكلىرى بولسا، يەنى ئەمگەك مەيدانىدا ئاكتىپ بولمىدى دەپ قارالغانلار بولسا، ئايروپىلان ھەيدەش، موتسىكلىت مىنىش ۋە تام يۆلەش دېگەندەك ناملار بىلەن ئاتالغان ھەر خىل جازالارغا ئۇچرايدىكەن.
مەلۇم بىر كىشىلەرنى ئاشۇنداق تارتىپ ئاچىقىپ، ئۇلارنى ئايروپىلان ئۇچۇرتۇش، موتو ھەيدەش، شۇنىڭغا ئوخشاش خىلمۇ خىل ئىسمى بار جازالار بار يەنى تام يۆلەش دېگەنگە ئوخشاش شۇنداق جازالارنى بېرىدۇ ئۇ بۇ ئۈچ خىل جازانى تۆۋەندىكىچە تەرىپلەيدۇ.
ئايروپىلان ئۇچۇرۇش دېگەن، ئىككى قولىڭىزنى ئىككى تەرەپكە كېرىيسىز، غۇلاچنى ئاچىسىز، ئۇنىڭدىن كېيىن ئالدىغا ئېڭىشىسىز، بەلنى ئېڭىشىپ، نامازدا رۇكۇدا تۇرغانغا ئوخشاش تۈز ھالەتتە شۇنداق تۇرۇش، توقسەن گرادۇسلۇق ھالەتتە تۇرۇش، ئىككى پۇتنىڭكى ئالىقاننى.

ئالىسىز، بېشىڭىزنى تامغا تىرەيسىز. پېشانىڭىزنى تامغا تىرەپ، مۇشۇ ھالەتتە ئاشۇنداق تۇرىسىز. بۇمۇ ئاشۇنداق سائەتلەپ سائەتلەپ تۇرىدىغان جازالارنىڭ بىرسى.
بۇ سابىق مەھبۇس چىرايلىق ناملار بىلەن ئاتالغان ۋە قارىماققا يەڭگىلدەك كۆرۈنىدىغان بۇ جازالار سائەتلەپ داۋام قىلىدىغان بولغاچقا، مەھبۇسلارنى چارچىتىپلا قالماستىن، بەزىدە ھوشىدىن كەتكۈزۈۋېتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
سائەتلەپ سائەتلەپ تۇرغاندىكىن بەزى بالىلار ئايلىنىپ يىقىلىدىغان بالىلار بار تۇرۇپ بولالماي ئاشۇنداق سوغۇق سوغۇق تەر چىقىپ قۇيۇپ قويسا تېشىپ كېتىدۇ ئادەمنىڭكى بەدەن بەدەندىن. جازا بۇ يېنىك جازاكەن دېگەن كىشىلەر ئۇنى ئۆزى سىناپ باقسا بولىدۇ تەخمىنەن بىر ئوتتۇز مىنۇت ۋاقتىنى سەرپ قىلىپ مانا مۇشۇنى قىلىپ باقاي دەپ قىلسا بۇ جازانىڭ قانچىلىك ئېغىرلىقىنى قايسى بىر مىللەتتىن بولسۇن، ھېس قىلالايدۇ ئىنسانلىكى بولسا. ئۇ يەنە بەزى مەھبۇسلارنىڭ مۇشۇ خىل جازادىن ياكى ئېغىر ئەمگەكتىن ساقلىنىش مەقسىتىدە بەزىدە پۇت-قوللىرىنى قەستەن سۇندۇرۇۋېلىش يولىنى تۇتىدىغانلىقىنىمۇ ئەسكەرتتى.
تۈرمە ئەمگەكلىرىنىڭ مۇشۇنداق قاتتىقلىقىدىن بەزىدە بالىلار ئۆزىنىڭكى پۇتىنى سۇندۇرۇۋالىدۇ، قولىنى سۇندۇرۇۋالىدۇ، بارماقلىرىنى قايرىپ سۇندۇرىدۇ، ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر پۇرسەت باھانە تېپىپ، يا كارىۋاتتىن يىقىلىپ چۈشتۈم دەيدۇ، ياكى سۇخانىغا ئۈچ كۈن زەمبىلگىدىن يىقىلدىم دەپ ئۆزىنى ئۆزى سوقتۇرىدۇ ئەشەگە، ياكى ئىشقا بېرىپ كەپ بولغۇچە بولغان ئارىلىقلاردا شۇ گۈرجەك نەرسە كېرەكلەرنى ئۆزىنىڭكى پۇتىغا ئۇرۇپ، تىرناقلىرىغا تىرناقلىرىنى زەخمە قىلىش ئارقىلىق بىر نەچچە ۋاقىت ئارام ئېلىشنى، قورۇدىن چىقماسلىقنى شۇنداق قىلىدىغان بالىلار بار.
ئۆتكەن ئايدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان تۈركىيەدە ياشاۋاتقان سابىق مەھبۇس شائىر ئابدۇرېھىم پاراچمۇ تۈرمىنىڭ ئەمگەك مەيدانىدا ھەر خىل قىيىن قىستاقلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە بۇ خىل قىيىن قىستاقلار نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان ھەر قانداق پاجىئەلىك ئاقىۋەتنى سۈرۈشتە قىلىدىغان بىرەر ئورگان ياكى شەخسنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغانىدى.
ئاندا ئۆلۈم يېتىم ئەھۋاللىرىمۇ خېلى بار.

مەلۇمات بەردۇق. ئونىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى پاكىستان ھۆكۈمىتى ئۆز تەۋەلىكىدىكى قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە كەڭ كۆلەملىك زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى ئېلان قىلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ھەرىكەت نىشانى بىر مىليون يەتتە يۈز مىڭ ئافغانىستانلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. پاكىستاننىڭ قانۇنسىز چەت ئەللىكلەرنى كېلەر ئايدىن باشلاپ قوغلاپ چىقىرىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇشى پاكىستاندا ئىقامەتسىز ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردا زور ئەندىشە پەيدا قىلغان. ئىگەللىشىمىزچە جەمئىي يۈزگە يېقىن ئۇيغۇر يىگىرمە نەچچە كۈن ئىچىدە پاكىستاندىن چىقىپ كېتىشى شەرت بولغان قانۇنسىز كۆچمەنلەر قاتارىغا قوشۇلۇپ قالغان، بۇ ھەقتە گۈلچېھرە مەلۇمات بېرىدۇ. بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ ئۈچىنچى ئۆكتەبىر تارقاتقان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، پاكىستان ھۆكۈمىتى شۇ كۈنى مەتبۇئاتلارغا بايانات ئېلان قىلىپ، دۆلەتتىكى قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى كەڭ كۆلەمدە بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان باياناتتا، پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ كېلەر ئايدىن باشلاپ قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىشنى باشلايدىغانلىقى، بۇ ھەرىكەتنىڭ پاكىستان چېگراسى ئىچىدە پاناھلىنىۋاتقان بىر مىليون يەتتە يۈز مىڭ ئافغان مۇساپىرلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. پاكىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى سارفراز بۇگتى ئۈچىنچى ئۆكتەبىردىكى باياناتىدا مۇنداق دېگەن، بىز ئۇلارغا ئاخىرقى مۆھلەتنى بىرىنچى نويابىرغىچە دەپ بېكىتىپ بەردۇق. چۈنكى بۇ يىل پاكىستاندا يۈز بەرگەن يىگىرمە تۆت قېتىملىق ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ۋەقەسىنىڭ ئون تۆت قېتىملىقى ئافغانىستان مۇساپىرلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان. پاكىستاندىكى ئوردۇ خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى تېلېۋىزىيە خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، پاكىستاننىڭ ۋاقىتلىق ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى سارفراز بۇگتى مۇخبىرلارغا مۇنداق دېگەن.
First November كى deadline دى ھەي.
پاكىستاندا قانۇنلۇق تۇرۇش گۇۋاھنامىسى يوق كۆچمەنلەرنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگىچە ئايرىلىشى شەرت. بۇ مۆھلەتتىن كېيىن قالغانلار چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىدۇ. بۇ ھەرىكەت پەقەتلا ئافغانىستانلىق مۇساپىرلارنىلا نىشان قىلغان ئەمەس. پاكىستاندىكى قانۇنسىز كۆچمەنلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى ئافغانىستانلىق مۇساپىرلار تەشكىل قىلسىمۇ، ئەمما بۇ ھەرىكەت بارلىق كۆچمەنلەرگە ئورتاق قارىتىلغان. پاكىستاننىڭ راۋالپىندى شەھىرىدىكى ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەخپىنىڭ مەسئۇلى ئۆمەر ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، يىللار ئىلگىرى ئافغانىستاندىن قېچىپ كېلىپ، پاكىستاننىڭ راۋالپىندى شەھىرىگە يەرلىشىپ ياشاۋاتقان يىگىرمىگە يېقىن ئۇيغۇر ئائىلىسى بار ئىكەن. پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قېتىملىق قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى ئېلان قىلىشى، ھېچقانداق پاسپورت ياكى ئىقامىتى بولماي تۇرۇپ پاكىستاندا ياشاپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر كۆچمەنلىرىگىمۇ بىر سىگنال ئىكەن. شۇڭا بۇ خەۋەر راۋالپىندىدىكى بۇ ئۇيغۇرلارنى قاتتىق ئەندىشىگە سالماقتا ئىكەن. ئون سەككىز يىگىرمە ئائىلە بار بۇلار يا ئافغان پاسپورتى يوق بۇلاردا نە خىتاي پاسپورتى يوق پاكىستان ھۆكۈمەت بۇ ئافغانلارغا نوپۇس بەرمەيدىكەن.

مەن ئۆزۈم ب د ت غا ئىككى قېتىم ئاپاردىم. پاكىستاننى ب د ت دا ئىشلىگەن ھەممىسى پاكىستانلىق بولغاندىن كېيىن بۇ ئۇيغۇرلارغا ياخشىلىق قىلمايكەن. بىزگە ياردەم قىلمايۋاتىدۇ بۇ. بۇلارغا نېمە قىلىمەن شۇ مەن پەرىشان ھالدا. ئۆمەر ئەپەندى ئۆزىنىڭ بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاقىۋىتىدىن قاتتىق ئەندىشىلىنىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. نەگە بارىدۇ؟ نېمە قىلىمەن ھازىر بىزدە ۋاقىت ئاز. جىگىرمە كۈن قالدى. جىگىرمە كۈندە ئىچىدە بۇلارغا بىر گەپ بولمىسا بۇ يەنە پاكىستاندىكى ساقچىلار تۇتۇپ سولايدۇ. بۇ ئەھۋالدا قالدۇق ھازىر بىز. مەلۇم بولۇشىچە، ھازىر پاكىستان دائىرىلىرى تورخامدىكى ئافغانىستان پاكىستان چېگرا ئېغىزىدىن كىرىۋاتقانلارنىڭ ھۆججەت ۋە قانۇنىي رەسمىيەتلىرىنى جىددىي تۈردە تەكشۈرۈشكە باشلىغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، پاكىستاندا ئۆي ئىجارە ئېلىپ تۇرۇۋاتقان چەت ئەللىكلەرنىمۇ تەكشۈرۈشكە باشلىغان. پاكىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقى قانۇنلۇق تۇرۇش گۇۋاھنامىسى يوق بارلىق كۆچمەنلەرنى ئالدى بىلەن ئۆز.

خىتاينىڭ باستۇرۇشلىرى سەۋەبلىك قەشقەر ۋە يەكەن قاتارلىق جايلاردىن ئافغانىستانغا كېلىپ پاناھلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەۋلادلىرى ئىكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيىسى كەڭ كۆلەمدە ئافغانىستانغا تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغىغاندا بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قىسمى ئافغانىستاندىن قاچقان مىليونلارچە مۇساپىرلار بىلەن بىرلىكتە ئىككىنچى نۆۋەت كۆچمەن بولۇپ پاكىستانغا كېلىپ قالغان ئىكەن. يىللاردىن بۇيان، پاكىستاننىڭ راۋالپىندى شەھىرىدە ماكانلىشىپ، بىر مەھەللىدە ياشاپ كېلىۋاتقان بۇ ئۇيغۇرلار ھازىرغا قەدەر پاكىستان ھۆكۈمىتىدىن قانۇنلۇق تۇرۇش رۇخسىتى ياكى ئىقامەت ئالالمىغان. ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى قىيىن بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار بىر-بىرىگە يار-يۆلەك بولۇپ، ئۆملۈكتە ياشاپ كەلگەن.

مەلۇمات ئېلىشقا تىرىشقان بولساقمۇ، ئەمما ئۇلاردىن ئېنىق بىر جاۋابقا ئېرىشەلمىدۇق. ئۇلار بىزگە پەقەت ئېلخەت ئارقىلىق ئېنىقسىز جاۋاب قايتۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ھازىرقىدەك جىددىي ۋەزىيەتتە نۇرغۇن ئىلتىماس ۋە ئالاقىلەر سەۋەبلىك بىزگە ئايرىم جاۋاب بېرىشكە ئىمكانىيىتىمىز يوق. تور بېتىمىزدىكى. ئۇچۇرلاردىن پايدىلىنىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز، دېيىلگەن. بىز يەنە پاكىستاننىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى بىلەن ئالاقىلاشقان بولساقمۇ، ئەمما ئۇلار بىزنىڭ تېلېفونىمىزغا ياكى ئېلخەت ئارقىلىق سورىغان سوئاللىرىمىزغا جاۋاب قايتۇرمىدى. راۋالپىندىدا تۇرۇشلۇق ئابدۇل ئەھەد ئايالى ۋە تۆت پەرزەنتى بىلەن پاكىستاندا ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان قانۇنىي رەسمىيەتسىز ھالدا ياشاۋاتقان ئافغانىستانلىق ئۇيغۇر مۇساپىرلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى، يەنى سوۋېت ئافغانىستان ئۇرۇشى جىددىي داۋام قىلىۋاتقان يىللاردا ئاتا ئانىسى بىلەن ئافغانىستانغا كېلىپ پاناھلانغان. ئۇ ئىلگىرى قانۇنلۇق تۇرۇش رەسمىيىتى بولمىغانلىقتىن تۇرمۇش ۋە بالىلارنىڭ ئوقۇش ئىشلىرىدا نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارغا ئۇچرىغان. ئەمما چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىشتەك جىددىي ۋەزىيەتكە دۇچ كېلىپ باقمىغان ئىكەن. بۇ قېتىم پاكىستان ھۆكۈمىتى مەزكۇر ئۇقتۇرۇشنى ئېلان قىلىشى بىلەنلا ئۇلار ئىجارە ئېلىپ ئولتۇرۇۋاتقان ئۆينىڭ ئىگىسى ئۇلارغا بىر ئاي ئىچىدە ئۆينى بوشىتىپ بېرىشنى، ئۇنداق قىلمىسا ئۆزىنىڭمۇ پاراكەندىچىلىكتە قالىدىغانلىقىنى ئېيتقان. پاكىستاندا ھۆكۈمەت ئېلان قىلدى، ئۆي ئىگىسىگە سېنىڭ ئۆيۈڭدە بىر قۇر سۆز پېشكىمە بولاپ قالسا، ئۇنىڭ ئۆينى مۇشۇ يىگىرمە كۈن مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئېلىپ قالغۇسىغۇ، بولمىسا مەن ساڭا جۇرمانە قىلىمەن دەپ بىزنى قاپسىلىۋاتىدۇ. ھازىر بىر ما ئۆيدىن چىقساق، يەنە باشقا ئۆي ئالساق بىزگە بەرمەيدۇ. پاكىستاندا ياشاۋاتقىلى ئوتتۇز سەككىز يىل بولدى. بىزنىڭ چوڭلىرىمىز چىققاندا ۋاقتىدا بۇ پاسپورت بىرنەرسە ئىشتە بۇ بولسىمۇ شۇنىڭ قولىدا بارىدى، بىزنىڭ قولىمىزدا يوقتى.
ۋەتەندە تۇغۇلغان يەكەندە. قانچىنچى يىللاردا ئافغانىستانغا چىقىپتىكەن يەكەندىن ئاتا ئانىڭىز؟ يەتمىش ئالتىنچى يىلى نېسىپ. پاكىستانغا قاچان كۆچۈپ كەلدىڭلار؟ سەكسەن تۆتتە كەلگەن. چوڭلىرىمىز تۈگەپ كەتتى.

ئابدۇل ئەھەتنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇلار ئافغانىستانغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇشنى خالىمايدىكەن. ئۇ، ئەگەر بىزنى ئافغانىستانغا قايتۇرسا، تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا يەنە قانداق قىسمەتلەرنىڭ بىزنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلمەيمىز، دەيدۇ. ئافغانلار ئۆزىنىڭ ۋەتىنى بولغاندىكىن، چىقىرىۋەتسىمۇ ئۆزىنىڭ ۋەتىنىگە پاي يېنىپ كېتىدۇ. بىزنىڭ ۋەتىنىمىز بولمىغاندىكىن.
شۇنى ئايتقىنىمىز بولمىسا مەلۇم ئەمەس. شۇنىڭغا ئېرىشىپ پەرىشان بولۇپ ئولتۇرىمىز. شۇنچە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاي بىلەن ھېچقانداق باغلىنىشى قالمىغان بۇ ئۇيغۇرلاردا ئەگەر بىز ئافغانىستانغا كېتىشنى خالىمىساق پاكىستان ھۆكۈمىتى بىزنى خىتايغا قايتۇرىدۇ دېگەن ئەندىشە پەيدا بولۇشقا باشلىغان ئابدۇل ئەھەد بۇنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى.
شەھەردىكى ئېكس چاينىز ئاسسوسىيېيشن دەيدىغان. ئۇنىڭدىن بۇرۇن بۇلار بىزنىڭكى. ھەممە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى. فامىلە ئادرېسى نەدىن چىققان قاچان چىققان.

خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ بۇ تۇيۇقسىز ئىلتىپاتىدىن ھېچ گۇمانلانمايلا ئۇلارنىڭ تىزىمغا ئېلىشىنى قوبۇل قىلغان ئىكەن. پاكىستان دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئىقامەتسىز ئۇيغۇرلارنى قانۇنسىز كۆچمەن قاتارىدا پاكىستان چېگراسىدىن قوغلاپ چىقىرىشى ئېنىق بولسىمۇ، ئەمما ھېچقانداق بىر دۆلەتنىڭ پاسپورتى ياكى كىملىك گۇۋاھنامىسى بولمىغان بۇ ئۇيغۇرلارنى قانداق شەكىلدە ۋە قەيەرگە قوغلايدىغانلىقى ھازىرغىچە ئېنىق ئەمەس ئىكەن. ھازىر راۋالپىندىدا ئابدۇل ئەھەد ئائىلىسىگە ئوخشاش قىيىن ئەھۋالدا قالغان ئۇيغۇرلاردىن يەنە يىگىرمە ئائىلە جەمئىي يۈزدەك جان بار بولۇپ، ئۇلار پاكىستاندىن قوغلانساق بارار جايىمىز يوق دېيىشمەكتە ئىكەن. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ سابىق خىتاي ئىشلىرى دېرىكتورى سوفى رىچاردسون خانىمدىن پاكىستاندىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلارنىڭ ۋەزىيىتىگە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى نۇقتىسىدىن قارىغاندا،

بۇ كىشى چېگرادىن چىقىرىلىش ئالدىدا ئۇنىڭ ئەرزىگە كىشىلىك ھوقۇق سوتى قانۇنىي ھۆكۈم ئارقىلىق قارار چىقىرىشى شەرت. مەن بىز بۇ سوت جەريانىنى كۆزىتىشكە ھوقۇقلۇق دەپ ئىشەنچ بىلەن ئېيتالايمەن، چۈنكى بۇ كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىنىڭ ئاساسىي شەرتلىرىدىن بىرى. سوفى رىچاردسون خانىم يەنە دۇنيا جامائىتىنى پاكىستاندا قىيىن ئەھۋالدا قالغان ئۇيغۇر مۇساپىرلارنى قوغداشقا چاقىرىق قىلىپ مۇنداق دېدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە پاكىستاندىكى بۇ بىر گۇرۇپپا ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قاتتىق دەپسەندە قىلىشى ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان بۇنداق بىر نازۇك ۋەزىيەتتە ئۇلارنىڭ ئافغانىستانغا قايتۇرۇلۇشىمۇ خەۋپلىك بولىدۇ بۇنداق بىر ۋەزىيەتتە پۈتۈن دۇنيا جامائىتىنىڭ بۇ ئۇيغۇرلارنى قوغداش مەسئۇلىيىتى بار خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىمۇ دەل مۇشۇنىڭ ئۈچۈن مەۋجۇتتۇر راۋالپىندىدىكى ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئابدۇل ئەھەدنىڭ ئېيتىشىچە، ئەگەر بىرىنچى نويابىرغىچە ئۇلار پاكىستان چېگراسىدىن ئۆزلۈكىدىن چىقىپ كەتمىسە، پاكىستان دائىرىلىرىنىڭ تۇتقۇنىغا ئۇچرايدىغانلىقى ئېنىق ئىكەن. ئەگەر ئافغانىستانغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇشنى قوبۇل قىلمىغان تەقدىردە خىتايغا قايتۇرۇلۇشىمىز مۇمكىن دەپ ئەندىشە قىلىدىكەن. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇلارنىڭ پاكىستاندا خاتىرجەم ھەم ئۇزۇن مۇددەت ياشاشقا،

ئۇ ئاخىرىدا خەلقئارا جامائەتتىن ئۆزلىرىنىڭ بىخەتەر بىر دۆلەتكە كۆچمەن بولۇپ بېرىشى ۋە يەرلىشىش ئۈچۈن ياردەم بېرىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى يېقىندا ئامېرىكادىكى ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە ئائىت بىر تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلغان. دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە، تېسلا شىركىتى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە تايىنىدىغان غوللۇق ئېلېكتىر ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ بىرى ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئامېرىكىنىڭ ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى ئامېرىكا ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل كارخانىلىرىنىڭ خىتاي تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى تەمىنلىگۈچى شىركەتلەر بىلەن بولغان باغلىنىشى ئۈستىدە مەخسۇس تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان بۇ گېزىتنىڭ ئۇزۇن ھەجىملىك تەكشۈرۈش دوكلاتى يېقىندا ئېلان قىلىنىپ ئامېرىكا ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق كارخانىلار بىلەن بولغان باغلىنىشىغا ئائىت يېڭى دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان بۇ دوكلات ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرى بىلەن بولغان سودا ئالاقىسىغا دىققەت قوزغاپ ئۇلارنىڭ بۇ خىل شىركەتلەرگە چېتىلىپ قېلىشى نوپۇز ئىقتىسادىي ۋە قانۇنىي جاۋابكارلىق خەۋپى پەيدا قىلىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئامېرىكىنىڭ داڭلىق ئېلېكتر ئاپتوموبىل شىركىتى تېسلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىروگراممىسىغا قاتناشقان خىتاي شىركەتلىرىگە تەمىنلەش تەمىنلىنىش باغلىنىشى قويۇق بولغان غوللۇق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ بىرىكەن تېسلا شىركىتى ئېلېكتىرونلۇق ئاپتوموبىللىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىلا ئەمەس بەلكى ئەخلاقىي ئۆلچەم جەھەتتىمۇ بىر مۆجىزە ئىكەنلىكىنى ئادەم قاچاقچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ھەرقانداق شەكلىگە چېتىشلىق تەمىنلىگۈچى شىركەتلەرنىڭ مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ خىتايغا كەلگەندە جىم بولۇۋېلىشى دىققەت قوزغاپ كېلىۋاتقانىدى ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ شىركەت ھۆججەتلىرىنى ۋە خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەرنى تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلىشىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان شىركەتلەرنىڭ ئىچىدە تېسلانى زاپچاس بىلەن تەمىنلىگۈچى كارخانىلار ئۇنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئەڭ چوققىسىدىن ئورۇن ئالغانىكەن دوكلاتتا بۇ تەمىنلىگۈچى كارخانىلارنىڭ ئىچىدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر يېزا ئاھالىلىرىنى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ياكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا يېزا بازارلاردىكى زاۋۇت كارخانىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇش پروگراممىسىغا ئاشكارا قاتناشقان شىركەتلەرنىڭ بارلىقى تېسلا ئەنە شۇ كارخانىلار بىلەن ئالاقىسى بولغان بىر قانچە ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل ماركىلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە بۇ دوكلات ئاپتوموبىل ماتېرىياللىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا چېتىلىش كۆلىمى ئۇلار ئويلىغاندىنمۇ كەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ۋاشىنگتوندىكى گېئوسىياسىي خەۋپلەرگە مەسلىھەت بېرىش شىركىتى بولغان ئۇپۇق مەسلىھەتچىلىك ئورنى ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ بۇ دوكلاتىنى تەييارلىشىغا ياردەملەشكەن ئورۇندۇر بۇ ئورۇننىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن دېموكراتىيەنى قوغداش فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى نەيتىن پىكارسىك مۇنداق دەيدۇ تەمىنلەش زەنجىرىگە قارىتا قوشۇمچە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشتىن كېلىپ چىققان بىر رىقابەت مەۋجۇت چۈنكى سىز شۇنى كۆرەلەيسىز پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن بولسىمۇ شىنجاڭ رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان خام ماتېرىياللار ئاپتوموبىل شىركەتلىرى بىلىدىغانلاردىن ياكى ئۇلار ئېتىراپ قىلىشنى خالايدىغانلاردىن تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك تەمىنلەش زەنجىرىدىكى خام ماتېرىياللارنىڭ كېلىش مەنبەسىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىسىغىچە ئىز قوغلاشتا قىيىنچىلىق مەۋجۇت خام ماتېرىيالنى پىششىقلاپ ئىشلەش باسقۇچى بارلىق ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسىنىڭ رايونغا باغلىنىش خەۋپىنى ئاشۇرماقتا ئۈچىنچى ئۆكتەبىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان نەيتىن پىكارسىك ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا بىر رىقابەت بار دەپ قارايدىغانلىقىنى قەيت قىلدى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ رىقابەتنىڭ سالمىقى تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۇيغۇر رايونىغا تايىنىشنىڭ كىشىلەر تەسەۋۋۇر قىلغاندىنمۇ كەڭ بولغانلىقىدۇر I think that there's um a challenge for the enforcement of نەيتىن پىكارسىك مۇنداق دەيدۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىدا شىركەتلەرنى ئۇچۇردا ئوچۇق ئاشكارا بولۇشقا ئاخىرىدا تەمىنلەش زەنجىرىگە يوشۇرۇلغان ھەقىقەتلەرنى ئاشكارىلاشتا بىر رىقابەت بار مېنىڭچە بۇ رىقابەتنىڭ ھەقىقىي سالمىقى بۇ رايونغا باغلىنىپ قېلىش كۆلىمىنىڭ ھەرقانداق كىشى تەسەۋۋۇر قىلغاندىنمۇ ھالقىپ كېتىشىدۇر تېسلا ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەشتە يالغۇز خىتايغا تايىنىپلا قالمايدۇ بەلكى خىتاي ئۇنىڭ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىللىرىنى ساتىدىغان مۇھىم بازىرى ئۇنىڭ قىرىق پىرسەنتتەك مەھسۇلاتىنىڭ خىتاي بازىرىدا سېتىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا نىكېي ئازىيا گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى بىر خەۋىرىدە تېسلانىڭ دۇنيا بازىرىدىكى ئېلېكتىرلىق باتارېيە مەھسۇلاتلىرىنىڭ قىرىق پىرسەنتىنى خىتاي كارخانىلىرىنىڭ تەمىنلەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ھالبۇكى ۋاشىنگتون پوچتىسى بۇ قېتىم خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل ساھەسىنى لىتىي ۋە ئاليۇمىنلىق باتارېيە ماشىنا گەۋدىسى ئاپتوموبىل چاقى ئاپتوموبىلنىڭ باتارېيەسى ۋە گەۋدىسىگە ئىشلىتىدىغان گرافېن قاتارلىق مەھسۇلاتلار بىلەن تەمىنلەيدىغان بىر قانچە تەمىنلەش زەنجىرىنى تەكشۈرگەن تەكشۈرۈش نەتىجىسى ھەر بىر تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئەسلى شىنجاڭدا ئوچۇق ئاشكارا مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلىتىدىغان شىركەتلەرنى مەنبە قىلغانلىقى ئايدىڭلاشقان ئامېرىكىدىكى ئادۋوكات ۋە تەمىنلەش زەنجىرى مۇتەخەسسىسى دونكان جېپسون ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ دوكلاتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش قارار چىقارغۇچىلارنىڭ تېخىمۇ توغرا ئۇچۇرلارغا ئىگە بولۇشىغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. I think they've increased transparency, they've increased just sort of general knowledge. دۇنكان جېپسون مۇنداق دەيدۇ، مېنىڭچە بۇ دوكلات بۇ جەھەتتىكى ئوچۇق ئاشكارىلىق ۋە ئومۇمىي تونۇشنى يۇقىرى كۆتەردى. بۇ يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى. شۇنداقلا قارار چىقارغۇچىلارنىڭ توغرا تونۇشقا ئىگە بولۇشىنى تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەيدۇ مېنىڭچە بۇ مەزكۇر دوكلاتنىڭ شۇنىڭدەك بۇنىڭغا ئوخشاش دوكلاتلارنىڭ يەتمەكچى بولغان ئاساس نىشانى چۈنكى قارار چىقارغۇچىلارنى تېخىمۇ مۇكەممەل ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەش تېخىمۇ مۇھىم دۇنكان جېپسوننىڭ ئۈچىنچى ئۆكتەبىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا قەيت قىلىشىچە، ئۇچۇرنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشى ۋە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرنىڭ ھەمبەھىرلىنىشى شىركەتلەرنى تېخىمۇ مەسئۇلىيەتچان بولۇشقا ئۈندەيدىكەن. دۇنكان جېپسون تېخىمۇ كەڭ، ئوچۇق ئاشكارا بولۇش، تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرنىڭ ھەمبەھىرلىنىشى جەزمەن كارخانىلارنىڭ تېخىمۇ كەڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشى ۋە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلارنى ھەمبەھىرلىشىگە تۈرتكە بولىدۇ ۋە ئۇلارنى بۇنىڭغا ئىلھاملاندۇرىدۇ ئاخىرىدا ئۇلارنىڭ ھازىرقىدىن تېخىمۇ كەڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇش مەجبۇرىيىتىدە قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز دېدى ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ دوكلاتى بەزى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەھسۇلاتلارنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئېنىقلاش ئاپتوموبىل ساھەسىنى زاپچاس ۋە ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەيدىغان ئون ئۈچ مىڭ شىركەتنى نازارەت قىلىشنىڭ مۈشكۈللۈكى بولۇپمۇ خىتاي ئۇچۇرنى قاتتىق كونترول قىلىدىغان ئۇيغۇر رايونىدەك بىر جايدا بۇنىڭ مۇمكىنچىلىكى يوقلۇقى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان لېكىن دوكلاتتا قەيت قىلىشىچە تەمىنلەش زەنجىرىدىكى كېلىش مەنبەسى ئۇيغۇر رايونىغا چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى بايقاش ئانچە مۇرەككەپ ئەمەسكەن دۇنكان جېپسوننىڭ قارىشىچە بۇ مۇمكىنچىلىك ياكى مۇمكىنچىلىك مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى بەدەل تۆلەشكە ئەرزىمدۇ ئەرزىمەمدۇ دېگەن مەسىلە ئىكەن. دۇنكان جېپسون مۇنداق دەيدۇ، شۇڭا بۇ مۇمكىنمۇ مۇمكىن ئەمەسمۇ دېگەن مەسىلە ئەمەس، بەلكى بۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل تۆلەشكە ئەرزىمدۇ ئەرزىمەمدۇ دېگەن مەسىلە. يېقىنقى ۋاقىتلارغىچە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ بۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل تۆلەشكە ئەرزىمەيدۇ دەپ قارىغانلىقىنى ئېيتالايمەن. شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭغا چېتىشلىق ئورۇنلار ۋە كىشىلەر تۇيۇقسىز سودا چەكلىمىسىنىڭ زەربىسىگە ئۇچراپ، بۇ خىل سودا شەكلىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغانلىقى، بۇنىڭ بەدىلى بارلىقىنى ھېس قىلىشقا باشلىدى. ۋاشىنگتون پوچتىسى دوكلاتتا يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېلېكترونلۇق ئاپتوموبىل باتارېيەسىنىڭ ئاچقۇچلۇق ماتېرىياللىرىنى ئىشلەپچىقىرىدىغان خىتاي شىركەتلىرىنى كۆرسەتكەن. دوكلاتتا قەيت قىلىشىچە خىتاينىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ باتارېيە ئىشلەپچىقىرىش شىركىتى بولغان نىڭدې زامانىۋى تېخنولوگىيە گۇرۇھى تېسلانى باتارېيە بىلەن تەمىنلەيدىغان نۇقتىلىق كارخانىلار ئىكەن ھالبۇكى نىڭدې زامانىۋى تېخنولوگىيە گۇرۇھىنىڭ شىنجاڭ جىسۇن لىتىي شىركىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئامېرىكا ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتىپ كەلگەن خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ لىتىي ئىشلەپچىقىرىش كارخانىسى بولغان شىنجاڭ جىسۇن لىتىي شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئۇيغۇر يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پىروگراممىسىغا ئاكتىپ ئىشتىراك قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن شىركەتلەرنىڭ بىرى دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە شىنجاڭ جىسۇن لىتىي شىركىتىگە ئوخشاش ئاپتوموبىل سانائىتىنى ماتېرىيال بىلەن تەمىنلىگۈچى كارخانىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنىڭ ئاچقۇچلۇق ھالقىسى ئىكەن ئامېرىكا ئاپتوموبىل كارخانىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭمۇ دىققىتىنى تارتقان بۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ مالىيە كومىتېتى تەكشۈرۈش باشلاتقان كومىتېت رەئىسى رون ۋايدېن بۇنىڭغا يول قويۇلمايدىغانلىقى ئۇيغۇر رايونى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر رايون ئىكەنلىكىنى ئېيتقان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا فورد ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ نىڭدې زامانىۋى تېخنولوگىيە گۇرۇھى بىلەن بولغان ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىمۇ بەزى دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ سوئال سوراق قىلىشىغا دۇچ كەلمەكتە مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت كومىتېتى قائىدە تۈزۈم كومىتېتى ۋە ئېنېرگىيە سودا كومىتېتلىرىنىڭ رەئىسلىرى يىگىرمە يەتتىنچى سېنتەبىر فورد شىركىتىنىڭ باشلىقىغا خەت يېزىپ فوردنىڭ نىڭدې زامانىۋى تېخنولوگىيە شىركىتى بىلەن ئامېرىكىدا باتارېيە زاۋۇتى قۇرۇش پىلانىغا ئائىت ھۆججەتلەر بىلەن تەمىنلىشىنى تەلەپ قىلغان. يېقىنقى يىللاردىن بېرى خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى مىللىي بايراملىرىدىن تاۋۇز چاغىنى يەنى ئاي توقاچ بايرىمى ئۇيغۇر رايونىدا تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك ھەم تەنتەنىلىك تەبرىكلەنمەكتە. ھەتتا ئاي توقاچ بايرىمىنىڭ كېلىش مەنبەسى ئۇيغۇر رايونىغا باغلاپ چۈشەندۈرۈلۈپ، بۇنىڭدىن بىر مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇن، ئاي توقاچنىڭ تۇرپاندىن خىتايغا تارقالغانلىقىغا دائىر رىۋايەت، ئەپسانىلەر كەڭ تەشۋىق قىلىنىشقا باشلىغان. ئوبزورچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى بولمىغان بۇ خىل بىمەنىلىك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي تامغىسى ئۇرۇش غەرىزىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مەزكۇر ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورغا تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئاي توقاچقا باغلانغان ئەپسانە ۋە خىتايچىلاشتۇرۇلغان تائام مەدەنىيىتى. ھەر يىلى كۈز پەسلىدە خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىدىن بىرى بولغان تاۋۇز چاغىنىنىڭ ئالدى-كەينىدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تاۋۇز چاغىنىنى قۇتلاشقا تەشكىللەش تەشۋىقاتلىرى ئەۋج ئېلىشقا باشلايدۇ.

ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي مىللىتىنىڭ ئايغا چوقۇنۇش ئەقىدىسى ئاساسىدا شەكىللەنگەن بۇ بايرام دەسلەپكى دەۋرلەردە كىلاسسىك شېئىرلارنى ئوقۇش، مەي ئىچىش ۋە ئاي تاماشىسى قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەر بىلەن تەبرىكلىنەتتىكەن. تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىن باشلاپ ئاندىن بايرامدا يۆبىڭ، يەنى ئۇيغۇرچە ئاي توقاچ دەپ ئاتىلىدىغان تاتلىق تۈرۈم يېيىش ئادىتى بارلىققا كەلگەن ئىكەن. ۋە قانۇنلۇق بايرام قىلىپ بېكىتىلگەن ئىكەن. شۇڭا خىتاي مەدەنىيىتىدە ئاي توقاچ تارىخىي تەرەققىياتنىڭ مەھسۇلى دەپ قارىلىدىكەن. خىتاي مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدە بۇ كۈنى كىشىلەر ئائىلە بويىچە جەم بولۇپ، ئاي چىققان ۋاقتىدا تولۇن ئاي شولىسىدا ئولتۇرۇپ، ئاي توقاچ ۋە تاۋۇز قاتارلىقلارنى يېگەچ، ئاي ئىلاھىدىن بەخت ۋە تىنچ-ئامانلىق تىلەيدىكەن. ئاي توقاچنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە تاۋۇز چاغىنى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە خىتاي تارىخىدا ئىلگىرى كۆپ خىل ئەپسانە ۋە ھېكايىلەر مەۋجۇت بولۇپ، يېقىنقى يىللاردا بۇ خىل ئەپسانىلەرگە يەنە يېڭى ئەپسانىلەر قوشۇلۇپ، ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر يۇرتلىرى بىردىنلا بۇ ئەپسانىدىن ئورۇن ئېلىشقا باشلىغان. خىتاينىڭ سوخۇ ۋە بەيجياخاۋ قاتارلىق چوڭ تور بەتلىرى، تۈرلۈك تاراتقۇ سالونلار ۋە بىر قىسىم چەت ئەلدىكى تىۋىتتېر قاتارلىق سۇپىلاردا ئېلان قىلىنغان ئاي توقاچنىڭ كېلىپ چىقىشىغا ئائىت يازمىلاردا ئاي توقاچ شىنجاڭدىن تارالغان دەيدىغان سەپسەتە ھەممە يەرنى قاپلىغان ۋە بۇ خىل ئىزاھاتلارنىڭ تەدرىجىي ئومۇملاشتۇرۇلۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا.

يەنە بىر ئەپسانىگە كۆرە خەن سۇلالىسى دەۋرىدە جاڭ چيەن غەربىي رايونغا ئەلچىلىككە بېرىپ ئۇ جايدىن كۈنجۈت ۋە ياڭاق قاتارلىق يەل يېمىشلەرنى ئېلىپ كەلگەن كېيىن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك خەلقى ياڭاق مېغىزى سېلىنغان خۇبىڭ دەپ ئاتالغان يېمەكلىكنى ئىجاد قىلغان سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى تاڭ سۇلالىسى ئىمپېراتورلىرىدىن تاڭ شۈەنزۇڭ ۋە خانىش ياڭگۇيفېي بىرلىكتە ئاي سەيلىسى قىغاچ خۇبىڭ يېگەن ئىكەن. ياڭگۇيفېي بۇ ئىسىمنىڭ مۇۋاپىق بولمىغانلىقىنى، ئۇنى ئاي توقاچ دەپ چىرايلىق نام بىلەن ئاتاشنى تەۋسىيە قىپتۇ. بۇ ئىسىم تاڭ پادىشاھىغىمۇ ئىنتايىن ياراپ كېتىپتۇ ۋە شۇندىن ئېتىبارەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتە ئاي تولغان كۈنى بۇ خىل يېمەكلىكنى يېيىش ۋە يۆبىڭ دەپ ئاتاش ئومۇملاشقان ئىكەن. ئۈچىنچى خىل ئەپسانىدە بايان قىلىنىشىچە، خىتاي قوشۇنلىرى ھونلار بىلەن بولغان جەڭدە زەپەر قۇچۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، تاڭ سۇلالىسىنىڭ پادىشاھى تاڭگاۋزۇ بۇ غەلىبىنى تەبرىكلەپ چوڭ زىياپەت ئۆتكۈزۈپ بەرگەن. دەل بۇ ۋاقىتتا تۇرپاندىن كەلگەن بىر نەپەر سودىگەر ئۆز يۇرتىنىڭ مەھسۇلاتى بولغان بىر تۈرلۈك تاتلىق تۈرۈمنى تاڭ پادىشاھىغا سوۋغا قىلغان پادىشاھ يۇمىلاق شەكىلدە ياسالغان بۇ خىل يېمەكلىكنى كۆرۈپ ئاسماندىكى ئايغا ئوخشاتقان ۋە شۇنىڭدىن باشلاپ بۇ خىل يېمەكلىكنى ئاي توقاچ دەپ ئاتاش ئومۇملاشقان ئىكەن خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلاردا تارىختىن بۇيان ئاي توقاچ يېيىش ئادىتى بار ئىدى، دېگەن بۇ سەپسەتىسىنى تۇرپان ئاستانىدىن قېزىۋېلىنغان بىر مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇنقى ئاي توقاچ دەپ چۈشەندۈرۈلگەن سۈرەت بىلەن ئىسپاتلاشقا تىرىشقان. ئاستانىدىكى قەبرىستانلىقتىن تېپىلغان تاشقا ئايلانغان بۇ يېمەكلىك ھەققىدە ئۈرۈمچىدىكى مۇزېي خىزمەتچىسى مۇنداق چۈشەنچە بېرىدۇ، تەكشۈرۈشلەر نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئاي توقاچ بۇغداي ئۇنىدىن ياسالغان سىرتقى كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندا ھازىرقى ئاي توقاچلارنىڭ شەكلىگە ناھايىتى ئوخشايدۇ دىيامېتىرى ئالتە يېرىم سانتىمېتىر كېلىدۇ ئاي توقاچنىڭ يۈزىدە قەدىمكى ئىران ئۇسلۇبىدىكى مونچاق نەقىشلەر ۋە بۇددا دىنىدىكى نېلۇپەر نەقىشلىرىدىن ئۆزگەرگەن خىتايچە گۈل نەقىشلىرى بار ئۇ يەنە بۇ ئاي توقاچنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى ئاي توقاچ ياساش ئۇسلۇبىغا ۋارىسلىق قىلىپلا قالماي، يەنە غەربنىڭ مەدەنىيەت ئامىللىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. مۇزېي خادىمىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ خىل نەپىس تېخنىكىنىڭ يىپەك يولى ئارقىلىق ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىن غەربىي رايونغا تارقىلىشى مۇقەررەر بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا تۇرپان رايونىدا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت مىراسى ھېسابلانغان ئاي توقاچنىڭ ئىستېمال قىلىنىشى، غەربىي رايوننىڭ ئەزەلدىنلا جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكى، شۇنداقلا غەربىي رايون بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ قويۇق سىياسىي ۋە تىجارەت مۇناسىۋىتىنى ئىسپاتلاپ بېرىدىكەن. تاۋۇز چاغىنىدا ئاي توقاچ يېيىش ئەنئەنىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى ھەققىدىكى توقۇلما ھېكايىلەر، بولۇپمۇ ئاي توقاچنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئايرىلالماس ئوزۇقلۇقى سانىلىدىغان نانغا باغلاپ چۈشەندۈرۈش تولىمۇ كۈلكىلىك ۋە ئەخمىقانە بولۇپ، خىتايلارنىڭ ئۆزلىرىمۇ ئىشەنمەيدىغان ئەپسانىلەرنى ئۇيغۇر تائام مەدەنىيىتىگە باغلاپ چۈشەندۈرۈشى ئادەمنىڭ ئەقلىگە سىغمايدىغان بىر ئىش. يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئەپسانىلەر ھېچقانداق تارىخىي مەنبەلەردە تىلغا ئېلىنمىغان ياكى ئارخېئولوگىيەلىك پاكىتلار ئاساس قىلىنمىغان. ئەگەر ئاي توقاچ مىڭ يىللارچە تارىخقا ۋە ئەنئەنىگە ئىگە بولغان بولسا، نېمە ئۈچۈن شۇ خىل مەدەنىيەت شەكىللەنگەن ۋە ئومۇملاشقان رايونلاردىن ئاي توقاچنىڭ بىرەر بۇردىسىمۇ تېپىلماستىن، ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي ماكانلىرىدىن بىرى بولغان تۇرپان تەۋەسىدىن بايقىلىپ قالىدۇ؟ ئەگەر خىتايلار ئېيتقىنىدەك ئاي توقاش تارىختا ھەقىقەتەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئومۇملاشقان بىر يېمەكلىك بولسا ئىدى، بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر تائاملىرى كاتېگورىيەسىگە كىرگۈزۈلگەن بولاتتى ياكى ئۇيغۇر ئەجدادلىرى كېيىنكى ئەۋلادلىرىغا مىراس قالدۇرغان بولاتتى ئەلۋەتتە. ئىلگىرى چەت ئەللىك ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇرلار ياشىغان زېمىنلاردىن تېپىلغان يېمەك ئىچمەك ئەۋرىشكىلىرى ھەققىدە مەخسۇس ئىزدەنگەن ۋە بۇ ھەقتىكى تەتقىقاتلىرىنى ئېلان قىلغان بۇلارنىڭ ئىچىدە ئارخېئولوگ ئىسراپىل يۈسۈپنىڭ غەربىي يۇرت يېمەك ئىچمەك تارىخى ناملىق كىتابىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئىككىنچى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىللىرى ئاستانىدىن قېزىۋېلىنغان خىتايلار تەرىپىدىن مىڭ يىللىق ئاي توقاش دەپ ئاتىۋالغان يېمەكلىك ھەققىدە چۈشەندۈرۈش بېرىلىپ بۇ بىر تۈرلۈك بۇغداي ئۇنىدىن ياسالغان پېچىنە پىرەنىك دەپ ئىزاھلانغان بۇ كىتابتا يەنە ئاستانىدىن قېزىۋېلىنغان باشقا پېچىنە پىرەنىكلەر ھەققىدىمۇ سۈرەت ۋە چۈشەنچىلەر بېرىلگەن خىتاي تاراتقۇلىرىدا بىلدۈرۈلۈشىچە قەدىمىي ئاي توقاشنىڭ پۈتۈنلۈكىگە تەسىر يەتكۈزمەسلىك ئۈچۈن ئىچىگە قانداق قىيمىلارنىڭ سېلىنغانلىقى مەلۇم ئەمەس ئىكەن. ئاي توقاش بولغان ئىكەن ئۇنىڭ ئىچىگە چوقۇم قىيما سېلىنىشى كېرەك. قىيمىلىق ئاي توقاش ياكى قىيمىسىز پىرەنىك ئىكەنلىكىنى بىلمەي تۇرۇپ ئۇنىڭغا مىڭ يىللىق ئاي توقاش دەپ نام بېرىش ئىلمىيلىقتىن يىراق بىر قىلمىش ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىل يېمەكلىكنىڭ يۈزىدىكى نەقىشلەرگە قارىتا تەھلىل يۈرگۈزسەك ئەنگلىيەلىك ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستەين ئاستانىدىن تېپىلغان بىر قىسىم مەدەنىيەت بۇيۇملىرىدا خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرى كۈچلۈكتەك كۆرۈنسىمۇ، ھالبۇكى بۇ خىل مەدەنىيەت قەدىمكى ئىران مەدەنىيىتى ئاساسىغا قۇرۇلغان ئىچكى ئاسىيا مەدەنىيىتىنى مەنبە قىلغان مەدەنىيەت تىپىغا تەۋە دەپ كۆرسىتىدۇ. ئۇندىن باشقا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەدەنىيەتلەر قەدىمكى ئىران مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىدىن باشقا يەنە ھىندى ۋە گرېك مەدەنىيىتىنىڭمۇ بەلگىلىك تەسىرىگە ئۇچرىغان دەپ قارىلىدۇ. خىتايلار پەش قىلىۋاتقان مونچاق شەكىللىك نەقىشنى ئالىدىغان بولساق بۇ خىل نەقىش تارىم ۋادىسىدىن ۋە تۇرپان قاتارلىق جايلاردىن تېپىلغان توقۇمىچىلىق بۇيۇملىرى كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە يارماق قاتارلىق بۇيۇملاردا قوللىنىلغان ئارخېئولوگ فولك بېرگمان مونچاق نەقىشنىڭ تىپىك گاندارا يەنى قەندەھار ئۇسلۇبى سەنئىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن شۇ نۇقتىنى ئىزاھلاش ھاجەتكى، قەندەھار مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزى يۇنان مەدەنىيەت سەنئەت ئامىللىرى بىلەن بۇددا مەدەنىيىتىنىڭ بىرىكىشىدىن شەكىللەنگەن ئۇسلۇبتىكى مەدەنىيەتتىن دېرەك بېرىدىغان بولۇپ، مەدەنىيەتلەر ئۆزئارا سىڭىشىش جەريانىدا مەركىزىي ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ سەنئەت، پەلسەپە ۋە تەبىئەت ئىلىملىرىنىڭ راۋاجلىنىشىغا مۇئەييەن تەسىر كۆرسەتكەن دەپ ئېيتالايمىز. يەنە بىر نۇسخا نېلۇپەر گۈلى نۇسخىسى بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ بۇددا دىنى دەۋرىگە خاس مىڭ ئۆي تام رەسىملىرى قاتارلىق نۇرغۇن يادىكارلىقلىرىدا بۇ خىل نېلۇپەر گۈلى تەسۋىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ. بېزەكچىلىك سەنئىتىدىمۇ بۇ نۇسخا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بولۇپ، ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدە نېلۇپەر گۈلى نۇسخىسىنىڭ، بولۇپمۇ كاھىش سەنئىتىدە كۆپ قوللىنىلغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز. بىر نۇسخا ئوخشىمىغان دەۋر ۋە مۇھىتتا ئوخشىمىغان سىمۋوللۇق مەنىلەرگە ئىگە بولالايدۇ. شۇڭا خىتايلارنىڭ نېلۇپەر نۇسخىسىنى پەقەتلا خىتاي كىملىكىگە باغلاپ تەسەۋۋۇر قىلىشى خىتاي مەركەزچىلىك ئىدىيەسىنىڭ ئىپادىسىدۇر. بۈگۈنكى كۈندە خىتايلارغا نىسبەتەن مىڭ يىللىق ئاي توقاش نېمە ئۈچۈن بۇنچە قىممەتلىك بولۇپ قالدى؟

ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنى خارابلاشتۇرۇش، جۈملىدىن ئۇيغۇر يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ياكى ئۇنى خىتاينىڭ قىلىۋېلىش ھۇجۇملىرى مەۋجۇت. قارايدىغان بولساق ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپ قىسىم مۇراسىم ياكى يىغىلىشلىرىدا خىتاي تاماق مەدەنىيىتىگە ئائىت بولغان قورۇما قاتارلىق بىر قىسىم تاماق تۈرلىرى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تاماقلىرىنىڭ ئورنىنى ئېلىشقا ۋە بارغانسېرى ئومۇملىشىشقا باشلىغان. ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان سۇپا ياكى گىلەم ئۈستىدە چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ تاماق يېيىش ياكى سورۇن تۈزۈپ مەشرەپ قىلىش ئادەتلىرىمۇ چەكلىمىلەرگە ئۇچرىغان. بۇنىڭلىق بىلەن ئۇيغۇرچە غىزالىنىش يوسۇنلىرى، داستىخان ئەدەپ قائىدىلىرى بارغانچە يوقىلىشقا قاراپ يۈزلىنىپ، خىتايلار بىلەن بولغان پەرق بارغانچە ئازىيىپ بارماقتا. مۇتەخەسسىسلەر بۇ خىل ئەھۋالنى ئوخشىمىغان كىملىكلەر ئارىسىدىكى يۇمشاق چېگرا دەپ ئاتايدۇ. نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايلار بىلەن خىتايدىن باشقا مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى يۇمشاق چېگرانى بۇزۇپ تاشلاپ، ئۇلارنى پەقەتلا خىتايچە كىملىككە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇنماقتا. يىغىپ ئېيتقاندا ئاي توقاش ئەپسانىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي تامغىسى ئۇرۇش غەرىزىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ يۈرۈش تۇرۇش، كىيىنىشتىن تارتىپ يەپ ئىچىشكىچە بولغان بارلىق ھەرىكەتلىرىنى خىتايچىلاشتۇرۇپ ئۇلارنىڭ كىملىكىنى سۇسلاشتۇرۇش ئاخىرىدا پۈتكۈل مىللەتنى بويسۇندۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ خالاس.